ສະບາຍດີ
ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ ພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ໄອອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີ ໄອອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີ ສຸພັດຕາ ເຈົ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ເນາະ ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ ພອດແຄສ ຈະໄດ້ສຳພາດຊາວໜຸ່ມລາວກ່ຽວກັບປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນເສຍຂອງສື່ດິຈິຕອນ ຫຼື ສື່ອອນລາຍ ເອີ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ ກໍຄື ທ້າວ ປາດຖະໜາ ຮ້ອ ຍໝື່ນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ກະຢາກໃຫ້ນ້ອງປາດຖະໜາແນະນຳຕົນເອງໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ກ່ຽວກັບນ້ອງຈັກເລັກຈັກໜ່ອຍໃດ໋ວ່າ ຊື່ແນວໃດ ເປັນຄົນມາຈາກແຂວງໃດ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ເຮັດອີ່ຫຍັງຢູ່ ຍັງຮຽນຢູ່ບໍ່ ຫຼືວ່າເຮັດວຽກອີ່ ຫຍັງຫັ້ນນະເນາະ ເຈົ້າ ກະສະບາຍດີອີກຄັ້ງໜຶ່ງເນາະ ໂດຍ ນ້ອງມີຊື່ວ່າ ທ້າວ ປາດຖະໜາ ຮ້ອຍໝື່ນເນາະ ປັດຈຸບັນກໍເປັນນັກສຶກສາປີສີ່ ຢູ່ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ສາຂາພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິ ວເຕີ ເຊິ່ງກໍເປັນຄົນແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ໂດຍ ປັດຈຸບັນກະຍັງເປັນນັກສຶກສາຢູ່ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ນ້ອງກໍໄດ້ຮັບລາງວັນ Outstanding ASEAN Youth Advisory Group Member ນີ້ນະ ໄປຄອງ ລາງວັນດັ່ງກ່າວນີ້ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ເຮົ າ ຢາກໃຫ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງແດ່ ໂດຍ ຊຶ່ງຄວາມໝາຍຂອງລາງວັນດັ່ງກ່າວເນາະ ກໍຈະເປັນ ສັ້ນໆກໍຄືການເຮັດໂຄງການທີ່ດີເດັ່ນເນາະ ບໍ່ວ່າຈະໃນດ້ານຂອງ commitment ໃນດ້ານຈຳນວນ workshop ທີ່ເຮົາໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະກະໃນ ດ້ານຂອງຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເນາະ ຊຶ່ງໂຄງການຂອງພວກເຮົາກະໄດ້ຈັດ workshop ເນາະ ທັງໝົດປະມານ 11 ຄັ້ງ ລວມເຖິງການເຮັດ social media campaign ທີ່ວ່າໄດ້ມີການໂພສ content ຕ່ າງໆເຖິງ 35 content ໂດຍ 11 ຄັ້ງນີ້ໝາຍເຖິງ ອ່າ workshop ທີ່ທາງໂຄງການຂອງພວກເຮົາເປັນຄົນຈັດ ໃນການລົງໄປເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ໂດຍ
ຖາມແດ່ວ່າ ສື່ດິຈິຕອນ ຫຼືວ່າສື່ສັງຄົມອອນລາຍນີ້ ມັນມີຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍແນວໃດ ໂດຍ ສຳລັບນ້ອງເອງຄິດວ່າ ຜົນດີກໍຄື ໜຶ່ງເນາະ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຫັ້ນນະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼາ ຍ ກະແນ່ນອນວ່າ ໃນຍຸກ ໃນຍຸກທີ່ວ່ານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເນາະ ການໂພສ content ຄັ້ງໜຶ່ງເນາະ ແລະ ມີຄົນແຊ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂພສດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນໄວຣັນໄດ້ງ່າຍ ແລະກະເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຕ່ລະກຸ່ມຄົ ນໄດ້ງ່າຍກວ່າສະໄໝຕະກີ້ເນາະ ເຊິ່ງສອງກໍຈະເປັນ ອ່າ ເອີ້ນວ່າອາດຈະເປັນ platform ທີ່ວ່າໃນການສ້າງ network ຫຼືວ່າ connection ໃຫ້ຄົນທີ່ວ່າມີຄວາມຄິດດຽວກັນ ຫຼືວ່າມີອຸດົມການດຽວກັນຫັ້ນນະ ມາຕິດຕໍ່ສື່ສານພົວພັນກັນເນາ ະ ທີ່ເຮົາເຫັນໃນປັດຈຸບັນດັງໆ ກໍຈະເປັນ LinkedIn ເນາະ ແລະກໍສຸດທ້າຍຄືແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆນີ້ ກໍສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍກວ່າ ສະໄໝຕະກີ້ເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານການສຶກສາ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ຫຼືວ່ າໂຄສະນາຕ່າງໆ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນເປີດກວ້າງສຳລັບຍຸກນີ້ ໂດຍ ເຊິ່ງຜົນເສຍນີ້ເຮົາກໍຂໍເວົ້າສາມດ້ານຊະ ໜຶ່ງກໍຈະເປັນທາງດ້ານຂອງ fake news ເນາະ ກໍຄືວ່າໃນປັດຈຸບັນເນາະ ຂ່າວ fake news ນີ້ກະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າເ ຜີຍແຜ່ໄດ້ໄວ ເນື່ອງຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ວ່າເສບຂ່າວປະເພດນີ້ຈະມັກເປັນແບບ ຂ່າວທີ່ວ່າກ່ຽວກັບ drama ຫຼືວ່າ viral ຫຍັງທີ່ມັນເປັນກະແສໄດ້ງ່າຍເນາະ ໂດຍ ເຊິ່ງວ່າເຮົາລອງໄປເບິ່ງໃນ ອ່າ article ໜຶ່ງເນາະ ເຂົາເຈົ້າເວົ້ າວ່າ fake news ນະ ມັນອາດຈະເກີດຂຶ້ນເພາະເຮົາກໍໄດ້ ຍ້ອນຫຍັງເນາະ ກໍຄືວ່າຜູ້ໃຊ້ social media ນີ້ເນາະ ຕົວຢ່າງໃນທ່ານໜຶ່ງເນາະ ມີນາມສົມມຸດວ່າທ່ານ A ເນາະ ໄດ້ຖືກຄຸກຄາມໂດຍການໂພສວ່າລາວເປັນຄົນທີ່ຢຽດເ ຊື້ອຊາດ ໂດຍທີ່ໃນວິດີໂອດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຮູບລາວອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນລາວ ແຕ່ພຽງແຕ່ຮູບນັ້ນມັນຄ້າຍຄືລາວ ເຊິ່ງມີ account Twitter ເນາະ ຄົນໜຶ່ງເນາະ ທີ່ວ່າມີໝາຍຕິກກໍຈະເປັນແບບ verify ແລ້ວຫັ້ນນະ ເປັນຄົນທີ່ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເນາະ ໄດ້ມີການແຊວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ລົງໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນນະເຂົ້າໃຈວ່າ ເອີ ຜູ້ນີ້ລາວຄັດກອງຂໍ້ມູນມາແລ້ວ ອັນນີ້ອາດຈະເປັນຄວາມຈິງບໍ ເຮັດໃຫ້ຄົນນີ້ແຊຊະໄປ ເຊິ່ງມັນກໍມີຄຳເວົ້ າໜຶ່ງທີ່ວ່າໜ້າສົນໃຈໃນ article ນີ້ກໍຄື care before you share ກໍຄືວ່າເຮົາຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆອອກໄປ ອັນທີສອງກໍຈະເປັນ ອ່າ phishing ຫຼືວ່າ scam ເນາະ ກໍຈະເຫັນໃນປັດຈຸບັນທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມັ ກຈະໂຈມຕີບຸກຄົນທີ່ວ່າ ອ່າ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍເນາະ ເຮັດໃຫ້ພວກກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຖືກສໍ້ໂກງທາງດ້ານດິຈິຕອນຕ່າງໆໄດ້ ໂດຍ ໂອ້ ເຈົ້າ ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ມາຟັງນ້ ອງເວົ້າກ່ຽວກັບວ່າ ອັນ ສື່ ອັນ ສັງຄົມອອນລາຍນີ້ເນາະ ມັນມີ fake news ນີ້ນະ ເຮົາມີ ເຮົາຄວນມີວິທີປ້ອງກັນແນວໃດນີ້ ເພື່ອວ່າບໍ່ໃຫ້ ອັນ ອັນ ຖືກ ຫຼືວ່າ ອັນ ຈັ່ງໃດ ຫຼົງເຊື່ອ fake news ນີ້ຫັ້ນນະ ຄວນ ປ້ອງກັນແນວໃດບໍເນາະ ໂດຍ ອ່າ ແລກໆເຮົາກໍອາດຈະເບິ່ງທີ່ຫົວຂໍ້ຂອງຂ່າວກໍໄດ້ ວ່າຫົວຂໍ້ຂອງຂ່າວນີ້ມີຄວາມ ອ່າ ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າມີການທີ່ວ່າແບບຈູງໃຈໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປອ່ານ ແຕ່ວ່າເນື້ອໃນມັນບໍ່ຕົງກັນ ອັນທີ 2 ອາດຈະເບິ່ງທີ່ແຫຼ່ງທີ່ ມາກໍໄດ້ ວ່າຄົນທີ່ເຜີຍແຜ່ຂ່າວນັ້ນເປັນອົງກອນ ຫຼືວ່າສຳນັກຂ່າວທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼືບໍ່ ອັນທີ 3 ຄັນເຮົາບໍ່ຮູ້ອີ່ຫຼີ ເຮົາກໍອາດຈະໄປ ອ່າ ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ research ເບິ່ງກ່ອນ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເຜີຍແຜ່ສິ່ງຕ່າງໆ ເພາະວ່າ fake news ນະ ເວລາເຮົາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຫັ້ນນະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອ ເຊື່ອງ່າຍກວ່າຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ ໂດຍ ບັດນີ້ຂໍຖາມຕໍ່ເນາະ ສື່ດິຈິຕອນນີ້ ອັນທີ່ວ່າເຮົາ ນ້ອງຜະລິດນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍ ດແນວໃດແດ່ສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໂດຍ ອ່າ ຜົນປະໂຫຍດແລກໆ ກໍຄືໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງ ອ່າ ປະເພດທະວິດຈະເປັນປະເພດຂອງ ອ່າ fake news ເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ misinformation ຫຼືວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຜິດຢູ່ແລ້ວ ແລ້ວກໍມີການເ ຜີຍແຜ່ໂດຍທີ່ບໍ່ເຈຕະນາເນາະ ແລ້ວກໍຈະເປັນອີກປະເພດໜຶ່ງ ຈະເປັນ disinformation ຫຼືວ່າເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ແລ້ວກໍມີ ຄວາມຈົງໃຈໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຈົງໃຈທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈິງ ອ່າ ເຈົ້າ ແລ້ວກໍຈະເປັນກ ານ ອ່າ ສ້າງຄວາມຕະໜັກຮູ້ວ່າ ເອີ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ປັນຫາຂອງພວກ fake news ພວກ phishing ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ ມັນກໍເປັນປັນຫາໃຫຍ່ເນາະ ບໍ່ວ່າຈະກະທົບທາງການສຶກສາ ຊີວິດປະຈຳວັນທົ່ວໄປ ຫຼືວ່າດ້ານຂອງການເມືອງຕ່າ ງໆ ອັນນີ້ກໍຈະມີຜົນກະທົບຫຼາຍສຳລັບໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ໂດຍ
ອືມ ມັນສຳລັບ ຖາມຕໍ່ສຳລັບຄົນທົ່ວໄປເດ ເຮົາເຮົາຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍນີ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ສື່ອອນລາຍນີ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ອ່າ ສຳລັບຄົນທົ່ວໄປ ບາງຄົນກໍຈະມີຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເນ າະ ບາງຄົນກໍອາດຈະສ້າງ branding ຂຶ້ນມາຂອງຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆນັ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າການໂຄສະນາທົ່ວໄປເນາະ ເນື່ອງຈາກ social media ຜູ້ໃດກະໃຊ້ເນາະ ຊຶ່ງໃນລາວນີ້ກະຈະເປັນແພລັດຟອ ມອັນດັບໜຶ່ງກໍຄື Facebook ເນາະ ຊຶ່ງໃນປີ 2022 ກໍຈະມີຄົນໃຊ້ 3.5 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງກໍເປັນແພລັດຟອມທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ໃນການສ້າງ branding ໂຕເອງ ສ້າງ connection ຕ່າງໆ ກັບຄົນທີ່ວ່າມີຄວາມຄິດດຽວກັນກັບເຮົາ
ເຈົ້າ ມາເບິ່ງວ່າຜົນງານທີ່ນ້ອງຜະລິດນະເປັນແນວໃດ
ອ່າ ຜົນງານກໍຈະມີໃນເລື່ອງຂອງການເປັນ ອ່າ ຫຼັກໆກໍຈະເປັນຄວາມຮູ້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບດິຈິຕອນ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານດິຈິຕອນເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ ອ່າ ເປັນ tips ໃນການເບິ່ງຂ່າວປອມ ວ່າມີເຕັກນິກໃນການ ເບິ່ງແນວໃດ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ຫຼືວ່າການນຳໃຊ້ເວັບໄຊໃນການກວດສອບວ່າ ເອີ ຂໍ້ມູນນີ້ມັນມີມູນຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ ລວມໄປເຖິງການ ອ່າ ກ້າວເຂົ້າໄປຫາແບບພວກ AI ຕ່າງໆ ວ່າມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດປະຈຳ ວັນ ແລະ ຜົນດີຂອງ ຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາແນວໃດ
ເຈົ້າ ບັດບັດນີ້ມາກ່າວເຖິງການໄດ້ຮັບລາງວັນເນາະ ທີ່ວ່າທີ່ຢູ່ບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍຫັ້ນ ກ່ອນທີ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວນັ້ນເນາະ ແບບວ່າຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກແນວໃດກ່ອ ນບໍ່ ຫຼືວ່າມີການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດລາວກ່ອນບໍ່ຫັ້ນນະ ໂດຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ໂດຍ ກໍຄືທາງ ASEAN Foundation ເນາະ ເພິ່ນຈະຈັດໂຄງການນີ້ຂຶ້ນມາ ກໍເປັນໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ ASEAN Youth Advisory Group ເນາະ ເປັນໂຄງການແລກຂອງ ASEAN Foundation ເນ າະ ຊຶ່ງເພິ່ນຈະມີການຄັດຄົນ ກໍຄືເອົາ 20 ຄົນຈາກ 10 ປະເທດອາຊຽນເນາະ ຫຼັງຈາກໄດ້ 20 ຄົນແລ້ວກໍຈະເປັນປະເທດລະ 2 ຄົນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍຈະຈັດ mentoring session ຫຼືວ່າເປັນການ coaching ຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບ 20 ຄົນນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ ເຂົາເຈົ້ານະໄດ້ດີໄຊ ອອກແບບແຄມເປນເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວກໍ implement ແຄມເປນຕ່າງໆນັ້ນນະ ໃນແຕ່ລະປະເທດຂອງໃຜມັນເນາະ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ເພິ່ນເພິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງລາງວັນເທື່ອເ ນາະ ເພິ່ນກໍໃຫ້ເຮົາເຮັດໂຄງການແຕ່ລະ ແຕ່ລະໂຄງການໃນແຕ່ລະປະເທດກ່ອນເນາະ ຊຶ່ງມື້ໄປສະເໜີກ່ອນ ແມ່ນມື້ທີ່ວ່າເພິ່ນບອກວ່າມັນມີລາງວັນຫັ້ນເປັນມື້ສຸດທ້າຍແລ້ວ ມື້ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າແບບເຮັດ Impact Forum ແລ້ວຫັ້ນນະ ທີ່ຈິງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກວ່າລາງວັນນີ້ມີມີມາກ່ອນເນາະ ເຂົາເຈົ້າຈະເຫັນວ່າເຮົາມີ commitment ແທ້ບໍ່ ແບບ commitment ໃນການເຮັດແຄມເປນກ່ອນບໍ່ ຫຼືວ່າເຮົາແບບເຮັດເພື່ອລາງວັນ
ຜົນງານທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດນີ້ນະ ມັນມີ ເຮົາແຍກເປັນປະເພດໄດ້ບໍ່ ມັນດ້ານໃດແດ່ ດ້ານໃດແດ່ຫັ້ນນະ ຫຼືວ່າມັນເປັນລວມເລີຍ ຊຶ່ງຜົນງານທັງໝົດເນາະ ກໍຈະແບ່ງເປັນ 3 ສາຂາເນາະ ສາຂາທຳອິດກໍຈະເປັນ ຂອງ local implementer ກໍຈະເປັນພວກອົງກອນຕ່າງໆ ທີ່ວ່າຮັບແຄມເປນມາແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າມາ implement ໃນປະເທດເຮົາ ອັນນີ້ເປັນສາຂາ ມາປະຕິບັດ ມາປະຕິບັດໂຄງການໃນປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງສາຂາທີ 2 ຈະເປັນຂອງ ASEAN Youth Advisory Group ເ ຊິ່ງກໍເປັນຂອງພວກນ້ອງເນາະ ທີ່ວ່າຊາວຄົນໃນປະເທດອາຊຽນນັ້ນສ້າງແຄມເປນຕົວເອງ ເພື່ອຈັດປະຕິບັດແຄມເປນຕົວເອງໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍ ເຊິ່ງອັນທີສາມກໍຈະເປັນ Master Trainer ເຊິ່ງຈະເປັນ ຄົນທີ່ອົງກອນພູນະມິດຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າ train train ມາແລ້ວ ແລ້ວໃຫ້

ເຄີຍເປັນນັກກິລາ e-sport ມາກ່ອນເນາະ ລາງວັນບິດ ເຊິ່ງກໍໄດ້ລາງວັນ ອ່າ ທີໜຶ່ງຂອງລະດັບປະເທດເນາະ ມີໂອກາດໄດ້ໄປແຂ່ງໃນງານ SEA Games 2019 ທີ່ປະເທດ ອ່າ ຟີລິບປິນເນາະ ອັນນີ້ຈະເປັນລາງວັນທີໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ e-sport ມັນແບບໃດ ອະທິບາຍສູ່ຟັງແດ່ ໂດຍ ເຊິ່ງກໍຈະເປັນ ອ່າ ການແຂ່ງເກມເນາະ ຄ້າຍໆຄືເຮົາແຂ່ງ ແຂ່ງຂັນກິລາທົ່ວໄປ ແຕ່ຈະເປັນການແຂ່ງເກມ
ຢູ່ໃນເກມຫັ້ນແມ່ນບໍ່ ໂອເຄ ເຊິ່ງລາງວັນທີ 2 ກໍໄດ້ທີ 1 ເນາະ ຢູ່ການແຂ່ງຂັນອອນລາຍຂອງປະເທດສິງກະໂປ ແຂ່ງຂັນອອນລາຍທີ່ວ່າປະເທດສິງກະໂປເພິ່ນຈັດຂຶ້ນເນາະ ລາງວັນທີ 3 ກໍຈະເປັນໄດ້ລາງວັນ ທີ 2 ຂອງ ອ່າ ທາງປະເທດລາວເນາະ ໃນການແຂ່ງຮອບຊີງຊະນະເລີດ ເຊິ່ງລາງວັນທີສີ່ກໍຈະເປັນລາງວັນທີ່ວ່າຂ້ອນຂ້າງຕ່າງອອກໄປຈາກລາງວັນທີໜຶ່ງກັບທີສາມໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຊິ່ງລາງວັນທີສີ່ກໍຈະເປັນລາ ງວັນ ອ່າ Creative Solution ໃນການເຮັດ hackathon ທີ່ປະເທດສະວິດເຊີແລນເນາະ ອັນນີ້ກໍມີໂອກາດໄດ້ຮັບເຊີນໄປແຂ່ງ hackathon ໃນໄລຍະເວລາເດືອນໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍໄດ້ລາງວັນ Creative Solution ມາ ລາງວັນທີຫ້າກໍຈະເປັນລາງວັນ ອ່າ ທີສອງລະດັບຊາ ດຂອງ Data Science Explorer ທີ່ວ່າທາງ ASEAN Foundation ເພິ່ນໄດ້ຈັດ ແລ້ວກໍລາງວັນລ່າສຸດກໍຈະເປັນຂອງ ASEAN Youth Advisory Group ໂດຍ ອໍ ຄືຢູ່ໃນໂຕນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍລາງວັນເນາະ ລາງວັນຊະນະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າແຕກຕ່າງສາຂາເນາະ ເຈົ້ານ້ອງແມ່ນບໍ່ ແຕກຕ່າ ງກັນ ຜົນງານເນາະ ໄດ້ແຕກຕ່າງຂະແໜງການ ແຕກຕ່າງໂຄງການກັນ ໃນເວລາທີ່ໄປຮ່ວມ ມາເບິ່ງວ່າຄຳ ຄຳວ່າການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການແນະນຳທາງດ້ານດິຈິຕອນນີ້ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ຢູ່ໃນໂຄງການຂອງນ້ ອງທີ່ເຮັດຢູ່ນີ້ມັນມີຫຍັງແດ່ ໂດຍ ເຊິ່ງ ເອີ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານດິຈິຕອນນີ້ມັນກໍມີຫຼາຍປະເພດເນາະ ເຊິ່ງໂຄງການຂອງເຮົາກໍຍົກເອົາຈັກສອງສາມຢ່າງທີ່ວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເຮົາຈະໄປ ອ່ າ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເນາະ ໜຶ່ງກໍຄືຈະເປັນການສ້າງ critical thinking ໃຫ້ກັບ ຄົນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮູ້ທັນສື່ເນາະວ່າ ເອີ ເຮົາຄວນຈະຄິດໄຕ່ຕອງອີ່ຫຍັງກ່ອນ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເນາ ະ ອັນທີສອງກໍຈະເປັນການ ອ່າ ສອນເຂົາເຈົ້າເນາະວ່າ ເຕັກນິກໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ຫຼືວ່າເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນເນາະວ່າ ເອີ ມັນມີມູນຄວາມ ຈິງຫຼືບໍ່ ມັນເປັນຕາໜ້າເຊື່ອຖືປານໃດເນາະ ແລະ ອັນທີສາມກໍຈະເປັນການ ອ່າ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຄ່າວໆກ່ຽວກັບການຫຼອກລວງຕ່າງໆ ວ່າໃນໂລກປັດຈຸບັນນີ້ ມັນມີການຫຼອກລວງປະເພດໃດແດ່ ແລ້ວເຮົາຄ ວນມີວິທີປ້ອງກັນແນວໃດ ສຳລັບໄພຄຸກຄາມທາງດ້ານໄຊເບີຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ສື່ນີ້ ໃຊ້ສື່ອອນລາຍໃຊ້ສື່ດິຈິຕອນ ເຮົາກໍຕ້ອງຮູ້ພວກກົນໂກງຂອງພວກທີ່ໃຊ້ສື່ດິຈິຕອນຄືກັນ
ຕ້ອງຮູ້ທັນແບບຊັ້ນເນາະ ຕ້ອງຮູ້ທັນ ແລ້ວບັດນີ້ອັນ ແລ້ວອັນ ຜູ້ທີ່ວ່າເຂົ້າເຖິງສື່ອອນລາຍທີ່ນ້ອງຜະລິດຫັ້ນ ມີຫຼາຍຄົນປານໃດ ແລະ ກ່ຽວກັບແນວໃດແດ່ ຢາກໃຫ້ນ້ອງອະທິບາຍສູ່ຟັງແດ່ເນາະ ໂດຍ ເຊິ່ງ ອ່າ ໂຄ ງການ social media ຂອງເຮົາເນາະ ເຊິ່ງກໍຈະມີຜູ້ເຂົ້າເຖິງປະມານ 133,000 ຄົນເນາະ ເຊິ່ງໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຮົາກະໄດ້ມີການ ອ່າ ປະເມີນເນາະ ໂດຍການນຳໃຊ້ Facebook ເນາະ ເບິ່ງວ່າ KPI ຂອງມັນນີ້ ມີຈຳນວນເທົ່າໃດ ຈ ຳນວນຄົນເຂົ້າເຖິງເທົ່າໃດ ຈຳນວນຄົນ engage ໃນແຕ່ລະໂພສນັ້ນເທົ່າໃດ ແລ້ວກໍຈຳນວນ impression ຕ່າງໆເນາະ ເຊິ່ງເຮົາກໍສະຫຼຸບທັງໝົດ 35 ໂພສ ທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ລົງໃນເພຈຂອງເຮົານະວ່າ ເອີ ສະຫຼຸບແລ້ ວນີ້ມັນມີຈຳນວນຄົນທັງໝົດປະມານເທົ່ານີ້ເດີ້ ກໍຄື 133,000 ຄົນ ໂຕເວັບໄຊກໍຈະເປັນຂອງ Facebook ເລີຍ ກໍຄື Meta Business ມັນກໍຈະ ໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາວ່າ ໂພສນີ້ມີຈຳນວນຄົນເຂົ້າເຖິງເທົ່າໃດຕ່າງໆ ເປັນລາຍລະອຽດທີ່ວ່າເລິ ກລົງໄປອີກນະ ໂດຍ ເຮົາເອົາລາຍລະອຽດແຕ່ລະໂພສນັ້ນມາບວກລົບກັນ ແລ້ວກໍຈະອອກເປັນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ອືມ ເຈົ້າ ຄືວ່າມີຜູ້ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນ ອ່າ ເພຈຂອງເຮົານີ້ມັນຫຼາຍປານໃດ ແລ້ວດ້ານໃ ດໆທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມາ ໂພສເຂົ້າມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຂໍຄວາມຮັບຮູ້ ຂໍຄວາມອັນໃດກໍແລ້ວແຕ່ນະ ອ່າ ເຊິ່ງໂຕນີ້ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ເອີ້ນວ່າຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເນາະ ກໍຄືທາງຂອງເຮົາໄດ້ມີການ ອ່າ ປະສານ ງານກັບທາງໂຮງຮຽນເນາະ ປະມານ 6 6 ໂຮງຮຽນ ເພື່ອທີ່ຈະລົງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຮັດແຄມເປນເນາະ ໃຫ້ກັບ ອ່າ ນັກສຶກສາ ວ່ານັກສຶກສາ ນັກຮຽນເນາະ ປະມານສິບ ສາມຫາສິບເຈັດປີເນາະ ກະເ ຊິ່ງປະມານ ມ2 ມ3 ຈົນໄປເຖິງ ມ7 ເນາະ ໃນການໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ໄປເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ກັບພວກລຸ້ນນ້ອງໄດ້ຟັງເນາະ ເຊິ່ງວ່າ ອັນ digital literacy ນີ້ກໍຈະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າຂ້ອນຂ້າງໃໝ່ ແລະກະບໍ່ຄ່ອຍມີໃນບົດ ບົດຮຽນເນາະ ກໍເລີຍຢາກສ້າງຄວາມຕະໜັກຮູ້ວ່າ ເອີ ບັນຫານີ້ນີ້ມັນກະມີເນາະ ແລະ ເຮົາຄວນຕຽມໂຕພ້ອມ ຫຼືວ່າຮູ້ທັນແນວໃດ ວ່າຈະ

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໂຕນີ້ເນາະ ອັນທີ່ນ້ອງວ່າມາມື້ກີ້ນີ້ ມີແຕ່ສະເພາະແບບວ່າອັນນັກຮຽນມັດທະຍົມຫັ້ນບໍເນາະ ອັນເປັນມະຫາວິທະຍາໄລຈັ່ງຊີ້ເດ ບໍ່ໄດ້ອັນແນະນຳອີ່ຫຍັງບໍເນາະ ຫຼືຈັ່ງໃດ ເຊິ່ງ ເອີ ມະຫາວິທະ ຍາໄລນີ້ເຮົາກໍມີການເຮັດເປັນອອນລາຍ ເປັນອອນລາຍ ແຕ່ກໍຈະມີປົນກັນມາແນ່ເນາະ ປະມານມະຫາວິທະຍາໄລ ບາງຄົນກໍຈະເຮັດວຽກແນ່ແລ້ວ ແຕ່ບາງຄົນກໍຍັງຮຽນຢູ່ ເຊິ່ງອອນລາຍນີ້ກໍມີຄົນເຂົ້າຮ່ວ ມປະມານ ເກືອບ 200 ຄົນ ໂດຍ
ອໍ ກໍຈະປະປົນກັນໄປເນາະ ຈຳນວນ ຢູ່ໃນລະດັບມະຫາໄລຫັ້ນແມ່ນບໍ່ ປະມານ 200 ກວ່າຄົນ ກໍຈະມີປົນກັນໄປນຳ ລະຫວ່າງແບບປະມານນັກ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ແລ້ວກໍອາດຈະມີຄົນເຮັດວຽກນຳ ໂດຍ
ແລ້ວມາເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃນສະຖາບັນຂອງນ້ອງນັ້ນ ນ້ອງຮຽນ ນ້ອງຮຽນຈົບໂຕໃດມາບໍ່ ໄດ້ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໂຕໃດມາກ່ອນບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອ່າ ຊຶ່ງໂຕນ້ອງຮຽນນີ້ມັນກະເປັນກ່ຽວກັບພວກການພັດທະນາໂປຣແກຣມ ເນາະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການເຮັດຫຍັງຕ່າງໆ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ຊຶ່ງນ້ອງກໍວ່າ ເອີ ນ້ອງກໍມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານນີ້ແລ້ວ ພໍດີກໍເຫັນ ເຫັນໂຄງການຂອງ ASEAN Youth Advisory ເນາະ ກໍເປັນໂຄງການທີ່ວ່າກ່ຽວກັບພວກ fake news ຕ່າງໆ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແນວໃດໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດ ແລ້ວກະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍສຳລັບຄົນເນາະ ນ້ອງກໍ ເອີ ມີ ເອີ inspiration ກໍຄືແບບ ເອີ ເຮົາມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານນີ້ແລ້ວ ເປັນຫຍັງເຮົາຄືບໍ່ມາຕໍ່ຍອດໃນດ້າ ນນີ້ເນາະ ກະເລີຍຢາກໄດ້ ເປັນແຮງບັນດານໃຈທີ່ວ່າສະໝັກເຂົ້າມາໂຕ ASEAN Youth Advisory ນີ້ ກະຄືປົກກະຕິກໍຮຽນກ່ຽວກັບພວກເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍ
ບາດນີ້ ນ້ອງ ນ້ອງວາງແຜນແນວໃດກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ຈະສືບຕໍ່ ອັນ ເຮັດວຽກໃນດ້ານສື່ດິຈິຕອນນີ້ບໍ່ ຫຼືວ່າ ອັນ ແນວອື່ນ ນອກຈາກໂຕນີ້ຫັ້ນນະເນາະ ອ່າ ອັນນີ້ກະ ເຮົາກະອາດຈະບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ 100% ເນາະ ວ່າ ຈະເຮັດ ກໍຂຶ້ນນຳໂອກາດທີ່ມາແດ່ ແລ້ວກະສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍກະວາງແຜນກໍຄືອາດຈະເປັນການເຮັດວຽກກ່ອນ ຄວບຄູ່ໄປກັບການເຮັດໂຄງການນຳກໍໄດ້ ແຕ່ກະຖ້າ ມັນກໍຂຶ້ນກັບສະຖານະກ ານ ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ເວົ້າໄດ້ 100% ວ່າອາດຈະເຮັດອັນນີ້ໆ ເພາະວ່າມັນເວົ້າເລື່ອງຂອງດ້ານເວລາຕ່າງໆ ແລ້ວກະຕາຕະລາງຕ່າງໆ ທີ່ວ່າມັນອາດຈະຕຳກັນບໍ່ ຫຼືວ່າເຮົາວ່າງອີ່ຫຍັງກະ ປະມານນັ້ນ ໂດຍ ອືມ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ເນາະ ສຸດທ້າຍ ນ້ອງປາດຖະໜາມີຫຍັງຢາກຈະຝາກເຖິງເຍົາວະຊົນຊາວໜຸ່ມລາວທີ່ວ່າຮັບຟັງຢູ່ເນາະ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ ຫຼືວ່າມີວິທີປ້ອງກັນແນວໃດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍເນາະ ໂ ດຍ ສິ່ງທີ່ຢາກຈະຝາກກໍຄື ເວລາເຮົາເສບ ຂ່າວ ຫຼືວ່າອ່ານຂ່າວຕ່າງໆເນາະ ກໍຄວນທີ່ຈະຄິດໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ຈະແຊເນາະ ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາແຊໄປນັ້ນ ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນອື່ນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ ວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາແຊນັ້ນມີຈຸດປະສົງດີ ຫຼືວ່າບໍ່ດີ ໂດຍ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນ້ອງປາດຖະໜາ ທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາເນາະ ໂດຍ

ເຈົ້າ ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ ພວກເ ຮົາສອງຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ